ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 18 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2023 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອອ ກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ພອນ ພູມມີທອນ ແລະ ຈຳປາທອງ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະ ເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ທາງການແຂວງຈຳປາສັກ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງໂຂງ ເພື່ອປູກເຂົ້າສົ່ງອອກໄປຈີນ ນັກຮຽນລາວທີ່ຈົບຊັ້ນ ມ.7 ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນເປັນຄູພາ ສາຈີນຢູ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະຖືເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ລັດຖະບານລາວຈະສ້ອມແປງຖະໜົນທີ່ເປ່ເພໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອກຽມເປັນເ ຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີໜ້າ ຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ທາງການແຂວງຈຳປາສັກ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ Sino Agri Potash ຫຼື Sino Agri International Potash ປະເທດຈີນ ເຊົ່າທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງໂຂງ ເພື່ອປູກເຂົ້າສາມລະດູ ສ້າງສາງມ້ຽນເຂົ້າ ສະຖານທີ່ຕາກເຂົ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງຜະ ລິດຕະພັນກະເສດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳທັນສະໄໝ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີພິທີເປີດໂຄງການ ຢູ່ນາທົ່ງໃຫຍ່ ເຂດເມືອງແສນ ດອນໂຂງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນມື້ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່າ ນມາ ໂດຍມີທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສ ລີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫານີ້ວ່າ ແມ່ນ ເພິ່ນເຮັດໂຄງການປູກເຂົ້າ ປູກເຂົ້າສາມລະດູ ເຊົ່າດິນນຳປະຊາຊົນ ມັນກໍບໍ່ທັນຮູ້ວ່າເຂົາຊິເຮັດເປັນຮູບແບບໃດ ເອີ ເຂົາກໍຊິມີລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຂົາ ກໍຈະເສີມໄປແຕ່ງໄປຫຍັງໄປ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ບໍລິສັດຈີນໄດ້ເຂົ້າມາທົດລອງປູກເຂົ້າແລ້ວ ຈຳນວນ 110 ເຮັກຕາ ປາກົດວ່າເຂົ້າເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດດີ ຈຶ່ງໄດ້ມີແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການປູ ກເຂົ້າເພີ່ມ ໂດຍການເຊົ່າທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ເມືອງໂຂງ ປະມານ 10,000 ເຮັກຕາ ພ້ອມກັບສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານໃຫ້ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ທັງສາມລະດູ ບໍລິສັດຈີນຈະນ ຳເອົາແນວພັນເຂົ້າທີ່ບໍລິສັດພັດທະນາຂຶ້ນມາເອງ ນຳມາປູກເພື່ອຍົກສູງຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ຕັນຕໍ່ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ ຄາດວ່າຈະສ້າງມູນຄ່າຜົນຜະລິດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ປະ ມານ 1,620 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ສ່ວນລາຍລະອຽດເລື່ອງການເຊົ່າທີ່ດິນວ່າຈະເຊົ່າຈັກປີ ແລະ ຈະຈ່າຍຄ່າເຊົ່າກັບຊາວບ້ານແບບໃດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຈຳປາສັກເວົ້າວ່າ ຕ້ອງລໍຖ້າບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາແຈ້ງລາຍລະອຽດ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງໃນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ດຽວນີ້ບໍລິສັດຈີນຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເຊົ່າທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວເທື່ອ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ທາງການແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ອະ ນຸຍາດເປັນທາງການແລ້ວ ກໍຄາດວ່າບໍລິສັດຈີນກໍຄົງຈະລົງພື້ນທີ່ໄປໂອ້ລົມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອຂໍເຊົ່າທີ່ດິນກັບຊາວບ້ານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍລິສັດຈີນກໍໄດ້ເຂົ້າມາປູກເຂົ້າແບບທົດລອງໄປແລ້ວ ໂດຍແນວພັນເຂົ້າ ປຸ໋ ຍ ວິທີການປູກ ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນບໍລິສັດເປັນຜູ້ດຳເນີນການດ້ວຍໂຕເອງທັງໝົດ ສ່ວນປະຊາຊົນລາວກໍຈະມີລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ການຈ້າງງານໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລເຂົ້າ ດັ່ງ ຊາວລາວຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານໃນໄລຍະຍາວ ຂະນະດຽວກັນ ການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດມາເຊົ່າ ສຳປະທານທີ່ດິນ ກໍຄວນຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳດ້ວຍ ເພາະປັ ດຈຸບັນ ຊາວບ້ານກໍມີທີ່ດິນເຫຼືອໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວ ຫາກໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າ ສຳປະທານໄປຈົນໝົດ ແລ້ວຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ຈະທຳມາຫາກິນແນວໃດ ດັ່ງຊາວລາວຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນ ນີ້ວ່າ ຄັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນບ້ານນອກຄອກນານີ້ ເຂົາເຮັດກິນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ເພາະວ່າເງິນເອົາມາມັນກະເບິດ ເຫັນວ່າລັດ ພັກລັດນະໄດ້ຂາຍ ຄັນບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນກະຊິເອົາ ວ່າອາໄສຈະມາພັດທະນາພັກ ລັດ ຈັກເພິ່ນເວົ້າແນວໃດນະ ຊາວລາວອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ຊາວບ້ານເກືອບທຸກຄອບຄົວ ຢູ່ບ້ານເມືອງແສນ ຫຼື ດອນໂຂງ ແມ່ນມີອາຊີບເຮັດນາເປັນຫຼັກ ພໍໝົດລະດູເຮັດນາກໍຈະຫາ ປາມາຂາຍ ຮັບຈ້າງຂັບເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ເນື່ອງຈາກເປັນເມືອງທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ານ ການກະເສດສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຈະມີບໍລິສັດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນປູກມັນຕົ້ນ ປູກໝາກກ້ຽງ ໝາກຖົ່ວ ເຊິ່ງສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ກັບຊາວບ້ານຫຼາຍສົມຄວນ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດ ຽວກັນນີ້ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍປູກເຂົ້າຕາມດອນນະ ຕາມດອນແມ່ນປູກເຂົ້າ ອັນນີ້ມັນກະບໍ່ຮູ້ຄືກັນເດີ້ ບັດນີ້ທາງດ້ານກະສິກຳ ບາງເທື່ອກໍແມ່ນຈີນ ບາງເທື່ອກໍແມ່ນເກົາຫຼີ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງໃນແຂວງຈຳປາ ສັກກ່າວວ່າ ທາງການແຂວງຈຳປາສັກ ຄວນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າດ້ວຍໂຕເອງ ເພາະການປູກເຂົ້າຖືເປັນອາຊີບຂອງຊາວບ້ານໂດຍຕົງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ເຫັນສົມຄວນທີ່ສຸດທີ່ຈະອະນຸຍາ ດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນທຳການກະເສດຂອງຊາວບ້ານ ເພາະຊາວບ້ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ນອກຈາກໄດ້ເງິນມາກິນຈຳນວນໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງຊາວລາວຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິ ທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ 48.5 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ປະມານ 4,850 ເຮັກຕາ ໂດຍມີການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນໃນມື້ວັນທີ 28 ພຶດສະຈິກາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ບໍລິສັດ Sino Agri Potash ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງພັດທະນາເຂດ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳໝູນວຽນ ອັດສະລິຍະອາຊີ Potash ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະ ຜະລິດ Chlor-alkali ສານກັນໄຟ Flame Retardant ແລະ ເກືອກາລີ ບໍລິສັດ Sino Agri Potash ເປັນບໍລິສັດຂອງຈີນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ ເກືອ Potash ຈາກລັດຖະບານລາວ ໃນເນື້ອທີ່ 263 ຈຸດ 32 ກິໂລຕາແມັດ ປະລິມານສະສົມຂອງແຮ່ເກືອ Potash ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ຕັນ ແລະ ກ່ອນປີ 2027 ນີ້ ບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະຜະລິດປຸຍ Potash ໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຕັນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວຈະຜ ະລິດໃຫ້ໄດ້ 10 ລ້ານຕັນ ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ Sino Agri Potash ຍັງໄດ້ດຶງເອົານັກລົງທຶນຈີນຈາກບໍລິສັດອື່ນໆ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳໝູນວຽນອັດສະລິຍະອາຊີ Potash ເປັນຕົ້ນ ບໍລິສັດວັດສະດຸໃໝ່ອາຊີຈຳກັດ ຂອ ງຄົນຈີນທີ່ເຂົ້າມາຜະລິດແຮ່ທາດ Bromine ໃຫ້ໄດ້ 10,000 ຕັນຕໍ່ປີ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຂົງຈື່ຝ່າຍລາວ ແລະ ທ່ານ ລົວມິງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຂົງຈື່ຝ່າຍຈີນ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນມື້ວັນທີ 13 ສິງຫານີ້ວ່າ ສົກປີ 2023-2024 ນີ້ ມີນັກຮຽນສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຫຼັກສູດຄູພາສາຈີນ ໃນມື້ວັນທີ 12 ສິງຫາ 562 ຄົນ ທຽບໃສ່ສົກປີ 2021-2022 ເຊິ່ງເປັນສົກປີທຳອິດທີ່ມີພຽງ 193 ຄົນ ຄືເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເຖິງ 3 ເທົ່າ ແລະ ສົກປີ 2022-2023 ມີ 297 ຄົນ ການສອບເສັງຄັດເລື ອກເອົານັກຮຽນເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ສາຂາຄູພາສາຈີນຄັ້ງນີ້ເປັນປີທີ 3 ຈະຄັດເລືອກເອົາ 90 ຄົນ ຈາກຈຳນວນທັງໝົດທີ່ວ່ານັ້ນ ຄືຈະຄັດເລືອກເອົາຈຳນວນເທົ່າກັນກັບ 2 ປີກ່ອນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງກະຊວງສຶກສ າທິການ ແລະ ກິລາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫານີ້ ປີນີ້ກະຫຼາຍແດ່ ປີນີ້ ແຕ່ຄະນະອັກສອນນັ້ນກະຫຼາຍຄືກັນສະໝັກ ແຕ່ວ່າເອົາຈາກເກົ່າ ເອົາຈາກ 60 ຄົນ ປີນີ້ຂອງ ມຊ ແຕ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ນີ້ກະຈະກຳນົດເອົາຢູ່ 90 ຄົນເນາະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນເປັນຄູພາສາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຈະມີໂອກາດຊອກວ ຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ລາວຫຼາຍ ແລະ ຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຈີນ ຖ້າຮຽນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ກໍຈະໄດ້ໃບປະກາສະນີຍະບັດທັງຈາກສະ ຖາບັນຂົງຈື່ຢູ່ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຈີນ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເຮົາເບິ່ງຈາກຕົວຈິງກະຮູ້ເນາະວ່າ ດຽວນີ້ນັກທຸລະກິດກະມາລົງທຶນຫຼາຍ ແລ້ວກະ ອີກຢ່າງກະຊອກວຽກງ່າຍ ຖ້າເຮົາໄດ້ພາສາຈີນແມ່ນ ບໍ່ ເລື່ອງທາງລົດໄຟນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະຮັບສະໝັກຄົນທີ່ໄດ້ພາສາຈີນ ອີກຢ່າງກະທາງລັດຖະບານລາວກັບຈີນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືກັນຊັ້ນ ກໍມີໂກຕາໃຫ້ໄດ້ໄປຮຽນເດ້ ຖ້າສົມມຸດເຈົ້າຮຽນໄດ້ ເຈົ້າຄະແນນໄດ້ສູງ ຄື ມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ມີເງິນເດືອນໃຫ້ຊັ້ນນະ ນັກສຶກສາລາວຈາກປະເທດຈີນຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນລາວພາກັນຮຽນຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຈະຊອກວຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ພາສາຈີນນຳດ້ວຍ ເຮົາກໍຮຽນຈົບມາແຕ່ຈີນ ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ອ່າ ນັກລົງທຶນເນາະ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະເປັ ນຄົນຈີນຫັ້ນນະ ແລ້ວຜູ້ໃດໄດ້ພາສາຈີນກໍຈະໄດ້ປຽບເນາະ ໄປເຮັດວຽກເຮັດງານ ເງິນເດືອນກໍຈະສູງກວ່າ ບ້ານເຮົາເອງ ເງິນເດືອນສູງສຸດກໍມີແຕ່ລ້ານຫ້າເນາະ ລ້ານຫ້ານີ້ ຫາວຽກຫາງານກໍຖືວ່າຍາກ ສຸດແລ້ວ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ພາສາຈີນກໍບໍ່ມີໂອກາດ ມີໂອກາດກໍເງິນເດືອນກໍຈະຕ່ຳກວ່າ ສົມມຸດວ່ານ້ອງບໍ່ໄດ້ພາສາຈີນ ອ້າຍໄດ້ພາສາຈີນ ເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັນ ຢູ່ເທິງລົດໄຟນີ້ ຄືອ້າຍໄດ້ 5 ລ້ານ ນ້ອງໄດ້ 3 ລ້ານ ຕ່າງກັ ນບໍ່ ຄູສອນພາສາຈີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ວຽກຫຼັກຂອງຕົນແມ່ນເປັນລັດຖະກອນຄູ ແລະ ເຮັດວຽກເສີມ ເປັນພໍ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງລາຄາສົ່ງຈາກຈີນ ແລະ ທັງເປັນນັກແປພາສາຈີນ ເປັນຄູສອ ນພາສາຈີນທາງອອນລາຍຕອນເຊົ້າກ່ອນຈະໄປການ ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດກຸ້ມກິນຄອບຄົວ ແລະ ຄິດວ່າ ການທີ່ນັກຮຽນພາກັນຮຽນພາສາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຍ້ອນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ ຊ່ອງທາງ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນກະ ຜູ້ໃດກະສົນໃຈຮຽນພາສາຈີນຢ່າງດຽວເນາະ ບໍ່ວ່າທາງຮຽນອອນລາຍ ອອບລາຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກະສອນອອນລາຍຄືກັນເນາະ ແລ້ວກ ະຖ້າມີເວລາກະແປພາສາພ້ອມເນາະ ເຮົາບໍ່ໄປເຮັດວຽກບ່ອນອື່ນກະ ເຮົາສາມາດສັ່ງເຄີບສັ່ງເຄື່ອງເນາະ ຂາຍເຄີບຂາຍອອນລາຍກະໄດ້ ມັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງເລີຍເນາະ ລ້ຽງຄອບ ຄົວ ກຸ້ມກິນແຫຼະ ເດືອນສອງສາມພັນຢວນ ເຮົາເຮັດວຽກນຳຄົນຈີນໂດຍກົງ ເຂົາເຈົ້າຈະເອົາເງິນຢວນໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຖາມວ່າເຈົ້າຈະເອົາເງິນຢວນ ຫຼື ຈະເອົາເງິນກີບ ເຮົາກະເອົາເງິນຢວນແຫຼະເນາະ ໃຜຈະໄປຈ້າງເອົາເງິນ ເງິນກີບ ເງິນກີບຕ່ຳໂພດຕ່ຳ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ.7 ຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຕົນມີໝູ່ທີ່ຮຽນຢູ່ຊັ້ນດຽວກັນ ໄປສະໝັກສອບເສັງຮຽນພາສາຈີນຢູ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ ຍ້ອນເຊື່ອວ່າ ເ ມື່ອຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີແລ້ວ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກແນ່ນອນ ເປັນນັກແປພາສາໃຫ້ຄົນຈີນ ໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍ ນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນປູກພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເ ອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫານີ້ວ່າ ໄປຮຽນພາສາຈີນນີ້ ແບບຄົນຈີນເຂົາເຈົ້າມາເຮັດວຽກແລ້ວຊິໄດ້ໄປແປພາສາ ກະຕະກີ້ເດືອນໜຶ່ງນະ 4 ລ້ານປາຍນີ້ ປະມານນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າຢູ່ໃສກະມີແຕ່ຈີນເດ້ ເຂົາເ ຈົ້າເຮັດອັນແບບວ່າອັນ ຄືໂຮງງານຫຍັງຊີ້ນີ້ນະ ໂອ ໝາກໂມ ໝາກ ມັນຕົ້ນຫຍັງຊີ້ນີ້ນະ
ແມ່ຂອງນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງ ກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກຂອງຕົນຮຽນຫຼັກສູດຄູພາສາຈີນຢູ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ ຍ້ອນເຫັນວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນ ເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນແຕ່ຄູສອນພາສາຈີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດໄ ປເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄ້າຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຍ້ອນມັນງ່າຍໃນການສື່ສານ ຮອງລົງມາຈາກພາສາອັງກິດ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໂຕນີ້ທາງປະເທດເຮົາເນາະ ມັນຈະມີຕັ້ງແຕ່ຈີນເນາະ ແ ລະກະການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ມັນກະຈະງ່າຍຂຶ້ນ ຖ້າວ່າລູກຂອງເຮົາໄດ້ພາສາຈີນເນາະ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ ຄົນຈີນໃນທີ່ມັນຫຼາຍຫັ້ນນະເຈົ້າ ແລະກໍອີກຢ່າງການເຮັດວຽກງ່າຍເນາະ ມັນຈະງ່ າຍໃນການສື່ສານ ເພາະວ່າມັນເປັນຮອງໄລ່ລ່ຽງກັບພາສາອັງກິດແລ້ວດຽວນີ້ຫັ້ນນະ ທ່ານ ສີຣິອຸດົງ ສູນດາຣາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວໃນມື້ວັນທີ 13 ສິງຫານີ້ວ່າ ໃນສົກປີ 2023-2024 ມີມະ ຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທັງໝົດ 11,175 ຄົນ ແຕ່ມີຜູ້ມາລົງທະບຽນພຽງ 8,416 ຄົນ ສາຂາວິຊາທີ່ມີຜູ້ສົນໃຈລົງທະບຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ການເງິນ ແລະ ໄອທີ ແຕ່ມື້ ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 14 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມາ ໃນທົ່ວປະເທດມີນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນໃນທຸກຄະນະສາຂາວິຊາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຄະນະອັກສອນສາດ ສາຂາວິຊາພາ ສາຈີນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ມີຜູ້ສະໝັກເຖິງ 1,520 ຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດ ມີຜູ້ສະໝັກ 1,186 ຄົນ ອີກບໍ່ຮອດ 5 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໄລຍະປີ 2021-2023 ຂອງລັດຖະບານລາວກໍຈະສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ໃນໄລຍະເດືອນສິງຫາ 2023 ນີ້ ກໍຍັງປາກົດຂ່າວການຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລຽນຕິດຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວ ງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ມີຊາຍແດນທາງນ້ຳຕິດຕໍ່ກັບລັດສານ ປະເທດພະມ້າ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດໃຫຍ່ຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ານໜຶ່ງຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ການປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ຕາມວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ລຽນຕິດ ແລະ ກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ຖືກຫາ ແລະ ຂອງກາງ ໄປໃຫ້ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປກສ ຂັ້ນແຂວງ ດຳເນີ ນຄະດີຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ນີ້ວ່າ ທາງເມືອງຂອງເຮົາກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ຖືກຫາກັບຂອງກາງນັ້ນແຫຼະໃຫ້ແຂວງ ເອີ ໃນປີນີ້ນີ້ເຮົາກໍມີແຕ່ລາຍນ້ອຍ ລາຍໃຫຍ່ນັ້ນກໍຈະຈະເ ປັນແກ້ໄຂພວກລາຍໃຫຍ່ຂາຍຕໍ່ໄປ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ການປາບປາມຈັບກຸມຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດຫົວໂປ່ກໍຍັງຖືວ່າຍາກຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະສາມາດຈັບໄດ້ສະເພາ ະຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ຮັບຈ້າງຂົນຢາ ຫຼື ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດລາຍຍ່ອຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ມັນ ມັນສິຍາວ ວົນສະວົນ ກັບການເອີໄປນຳຊອກຈັບອ່າປອງລາຍໃນມັນກໍຍາກຊັ້ນນະ ສ່ວນສ່ວ ນຫຼາຍຈະຈັບໂຕຜູ້ຖືກຫາໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ທາງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມັນໃກ້ກັນກັບສາມຫຼ່ຽມຄຳເອີຍເນາະ ແມ່ນທາງນັ້ນມັນຈະເປັນຈຸດລໍ່ແຫຼມກວ່າໝູ່ ລ່າສຸດ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂ ວງບໍ່ແກ້ວອອກລາດຕະເວນຕາມເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ-ພະມ້າ ແລະ ໄດ້ກວດພົບການລັກລອບຂົນຢາເສບຕິດ ຢູ່ທ່ານ້ຳຫົວບ້ານສີດອນມີ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ຜູ້ກະທຳຜິດສາມາດຫຼົບໜີຈາກການ ຈັບກຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປໄດ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກວດຍຶດລົດກະບະສອງຄັນ ທີ່ພວກສົງໄສປະໄວ້ ພາຍໃນລົດພົບຢາເສບຕິດປະເພດຢາໄອສ໌ ຈຳນວນ 720 ຫໍ່ ນ້ຳໜັກລວມ 720 ກິໂລກຣາມ ພ້ອມທັ ງເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດ ອອກຊື່ ທ້າວອາກອງ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ນາງຈັນຟອງ ຢູ່ເມືອງນ້ຳເກິ່ງໃໝ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ສົ່ງມອບຂອງກາງດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຂອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອສືບຫາຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ໄປ ທາງດ້ານຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ນ້ອງຊາຍຂອງລາວກໍໄດ້ເຂົ້າພົວພັ ນກັບຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ຕ້ອງໄດ້ໄປລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຍັງບໍ່ສາມາດຄືນບ້ານໄດ້ ໂອ້ຍ ຍັງເຂົ້າບ້ານບໍ່ໄດ້ປານນີ້ນີ້ນະ ມາ ມານີ້ເຂົາຍັງຖາມຢູ່ນີ້ນະ ຂາຍຢາ ມາພີ້ກໍມາຂາຍຢາ ມາລັກເງິນເຂົາ ຄັນວ່າຢູ່ໄທກໍໄປຄ້າຢາ ຢາໄອສ໌ ຄ້າຢາໄອສ໌ ເຂົາກະຈັບໄດ້ ເສຍ 50,000 ສົ່ງກັບລາວ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານພັນໂທ ສະເນ ດວງອະໄພວົງ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອ ງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຖະແຫຼງລາຍງານຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ໃນຂົງເຂດເມືອງຫ້ວຍຊາຍວ່ າ ສາມາດມ້າງຄະດີຢາເສບຕິດໄດ້ 31 ຄະດີ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປາບປາມຢາເສບຕິດຍັງມີອຸປະສັກຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າເຖິງມີການປາບປາມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງຂະບວນການຄ້າຢາໄດ້ຢ່ າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕອນໜຶ່ງວ່າ ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ມີການພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຢາເສບຕິດແມ່ນກວມຈຳນວນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂປາບປາມ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ຈັບຜູ້ນີ້ມາ ຜູ້ໃໝ່ກະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ທາງພະແນກໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຂອງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍໄດ້ມີການຟື້ນ ຟູປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ສູນສ້າງຊີວິດໃໝ່ ບ້ານນ້ຳຈວມ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍໃນປີ 2023 ນີ້ ມີຜູ້ເ ຂົ້າມາປິ່ນປົວແລ້ວ 159 ຄົນ ປິ່ນປົວຈົນຫາຍດີແລ້ວ 144 ຄົນ ຂະນະທີ່ແຂວງອື່ນໆ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍໄດ້ມີການຈັບກຸມປາບປາມຄະດີຢາເສບຕິດເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ໄ ດ້ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບກຸມສອງຜົວເມຍ ໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດ ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ບ້ານນາຊູ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ 1 ທ້າວຮາຢ່າງ ອາຍຸ 34 ປີ ແລະ ນາງໄມ່ວ່າງ ອາຍຸ 28 ປີ ຈັບໄດ້ພ້ອ ມຂອງກາງປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 13,600 ເມັດ ເງິນສົດ 178 ລ້ານກີບ ແລະ ໂທລະສັບສອງໜ່ວຍ ແລະ ສອງ ທ້າວ ເຢັງຢາ ອາຍຸ 50 ປີ ແລະ ນາງ ມາລີ ອາຍຸ 45 ປີ ພ້ອມຂອງກາງຢາບ້າຈຳນວນ 63,836 ເມັດ ເງິນສົດ 16 ລ້ານກີບ ແລະ ໂທລະສັບ 3 ໜ່ວຍ ທ່ານ ສຸລິວັນ ພົມມະຫາໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເພື່ອຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ທີ່ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນປີ 2024 ທາງພ ະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ໂດຍຈະໃຊ້ງົບປະມານປົກກະຕິ ງົບປະມານຟື້ນຟູໄພພິບັດປະຈຳປີ 2023 ແລະ ງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ງົບປະມານປົກກະຕິມີແຜນອະນຸມັດ 5 ໂຄງການ ສ່ວນງົບປະມານປ້ອງກັນໄພພິບັດມີແຜນອະນຸມັດ 7 ໂຄງການ ປັດຈຸບັນໄດ້ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ເພື່ອຮອງຮັບກອງປະຊຸມອາຊ ຽນ 12 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 28 ຕື້ ກັບ 900 ປາຍລ້ານກີບ ເຊິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 42 ສ່ວນຮ້ອຍ ສ່ວນແຜນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນໂຮງແຮມ ແ ລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ມີ 8 ໂຄງການ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີອີກ 16 ໂຄງການ ທີ່ຈະໃຊ້ເງິນກອງທຶນທາງປີ 2023 ເພື່ອສ້ອມແປງ ມູນຄ່າ 15 ຕື້ປາຍກີບ ສ່ວນການຈັດສັນເສັ້ນທາງຕົວແບບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ ນ ໄດ້ກຳນົດເອົາຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ຕັ້ງແຕ່ສາມແຍກໄຟແດງຫໍຄຳ ເຖິງວົງວຽນປະຕູໄຊ ຖະໜົນສຸພານຸວົງ ຕັ້ງແຕ່ປ້ອມໜ້າສະໜາມບິນ ເຖິງສີ່ແຍກໄຟແດງຫຼັກໜຶ່ງ ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ຕັ້ງແຕ່ແຍກໄຟແດງຫຼັກ ໜຶ່ງ ເຖິງສາມແຍກໄຟແດງຫໍຄຳ ແລະ ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຕັ້ງແຕ່ຄ້ອງສັນຕິພາບ ເຖິງຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຍັງພະແນກໂຍທາທິການ ແລ ະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອຖາມກ່ຽວກັບແຜນການສ້ອມແປງຖະໜົນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຫ້ອງການເມືອງຕ່າງໆ ກວດກາເສັ້ນທາງໃນເຂດເມືອງຂອງຕົນ ແລ້ວໃຫ້ເຮັດບົດສະເໜີໂຄງການຟື້ນຟູສ້ອມແປງເສັ້ນທາງນັ້ນ ເປັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ທີ່ມີແ ຜນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ເໜືອ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຈະເຮັດແລ້ວກ່ອນກອງປະຊຸມໃນປີໜ້າ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອ ເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫານີ້ວ່າ ທີ່ຫຼັກໆມັນເປັນທາງ 13 ເໜືອ ເຈາະທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດນີ້ ເຂດສາມແຍກສີໄຄ ຫາສີ່ແຍກສີເກີດນີ້ ເຈາະທາງໄປທາງດ່ວນນັ້ນ ອະນາຄົດເຮົາ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຄັກເນາະ ແຕ່ຄວາມ ຈິງແລ້ວກໍຢາກທັນ ກອງປະຊຸມ ແຕ່ແຕ່ວ່າມັນຊິທັນບໍ່ທັນກະບໍ່ຮູ້ຕົວະເນາະ ປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງການສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອກຽມຕ້ອນຮັບ ກອງປະຊຸມອາຊຽນຢູ່ ແລະ ຖືເປັນເລື່ອງດີທີ່ຈະມີການສ້ອມແປງເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນຖະໜົນຫຼາຍສາຍໃນຕົວເມືອງເປ່ເພຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງສີໄຄ ສີເກີດ ແລະ ບໍລິເວນຄິວລົດສາຍເໜືອ ທີ່ຍາມຝົນເປ່ເ ພ ແລະ ເປັນຂຸມທຸກປີ ອື ກໍດີຄືກັນ ຈັ່ງໃດກໍດີເບີດແຫຼະ ເສັ້ນສີໄຄລົງໄປຫາທາງດ່ວນ ມັນກໍເປັນຂຸມເປັນຫຍັງລະ ຍາມແລ້ງກໍຄືແບບຝຸ່ນ ແລ້ວກໍຍາມຝົນກໍຂຸມຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍເຫັນເຂົາມີແຕ່ມາດຸດຂຸມອອກແລ້ວເອົາດິ ນມາເທໃສ່ ດຸດໆ ບໍ່ໃຫ້ມັນມີຂຸມຊື່ໆນະ ຕອນນີ້ນະ ທາງຄິວລົດສາຍເໜືອຂຸມຫຼາຍຄືກັນຕອນນີ້ ມັນຂຸມ ຂຸມໃຫຍ່ແຮງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານຢູ່ນະຄອນຫຼວງອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ສິງຫານີ້ວ່າ ຕົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນຢູ່ລາວໃນປີໜ້າ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີການສ້ອມແປງຖະໜົນບ່ອນໃດ ດຽວນີ້ ຖະໜົນຫຼາຍສາຍເປ່ເພແຮງ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ຮັບຄວາມລຳບ າກ

ທາງເປ່ເພ ຍ້ອນປູຢາງມາດຕະຖານໜ້ອຍ ປູບາງ ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບລົດບັນທຸກໜັກໄດ້ ຍາມຝົນເປັນຂຸມ ສັນຈອນໄປມາຍາກ ເຖິງມີການສ້ອມແປງ ກໍມີແຕ່ເອົາດິນໄປຖົມໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເປັນຂີ້ຕົມເປັນບວ ກ ຢູ່ນອກເມືອງໄປເທົ່າໃດ ທາງຍິ່ງຂີ້ຮ້າຍ ແລະ ຢູ່ເຂດອື່ນໆກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ບໍລິເວນຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ຫຼື ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ເຖິງຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ກໍອາດຖືວ່າເສັ້ນທາງດີຢູ່ ດັ່ງປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງໄ ຊທານີນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ເສັ້ນ ເສັ້ນໃນເມືອງແທ້ໆ ບໍ່ມີບັນຫາດອກ ເສັ້ນໃນເມືອງນະ ມາແຮງແຖວເຂດນອກ ເຂດ ອ່າ ຊານເມືອງຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມີບັນຫາຫຼາຍບ່ອນຢູ່ ທາງຫຼັກ 21 ແຮງແທ້ເສັ້ນນັ້ນ ອອກມາຈາກໂຊກນ້ອ ຍ ໂຊກໃຫຍ່ ອອກມາກິນເຂດ ເຂດພັດທະນາກວມລວມນີ້ແຫຼະ ແມ່ນໜັກ ເສັ້ນນັ້ນ ເສັ້ນທາງເປ່ເພຫຼາຍຢູ່ລາວ ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼາຍເຂດຂອງຫຼາຍເມືອງ ຫຼາຍແຂວງ ຖະໜົນຫົນທາງຍັງບໍ່ ໄດ້ປູຢາງ ບໍ່ໄດ້ປູຄອນກຣີດ ເຮັດໃຫ້ຍາມແລ້ງມີຂີ້ຝຸ່ນໄງ່ ແລະ ໃນຍາມຝົນມີຂີ້ຕົມ ເປັນບວກ ເປັນຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຂອງຜູ້ຄົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນໃນການເດີນທາງ ກ ານສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງໃນເທື່ອນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອຮອງຮັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີໜ້າ ເຊິ່ງລາວຈະໄດ້ເປັນປະທານວຽນອາຊຽນຕື່ມອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຄືຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ຫຼັງຈາກທີ່ເຄີຍໄດ້ເປັນມາໃນ ປີ 2004 ແລະ ປີ 2016 ລາວຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານວຽນອາຊຽນໃນປີ 2024 ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 43 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ກຸງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ມື້ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023 ນີ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຊາວລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຄາຊິໂນຂອງຈີນໃນພະມ້າ ຜູ້ທີ່ຖືກທາລຸນຢ່າງໜັກ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຂ່າວຄ າວວ່າເປັນຕາຍຮ້າຍດີແນວໃດມາຫຼາຍມື້ນັ້ນ ປັດຈຸບັນລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຖືກຂາຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ ສຸພັດຕາ ມີລາຍງານ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ ລາຍງານໃຫ້ເອເຊຍເສຣີຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 26 ເດືອນກໍລະກະດາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ມີເດັກນ້ອຍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໂຮງກາຊິໂນຂອງຈີນໃນເມືອງເມຍວະດີ ລັດກະຢິນ ປະເທດພະມ້າ ຈຳນວນ 7 ຄົ ນ ຖືກທາຮຸນຢ່າງໜັກ ດ້ວຍການຕີ ເອົາໄຟຟ້າຊັອດຕ່າງໆນານາ ເຊິ່ງໃນນີ້ມີເດັກນ້ອຍຍິງສາວໜຶ່ງຄົນ ອາຍຸ 17 ປີ ຖືກເອົາໄຟຟ້າຊັອດ ເອົານ້ຳຖອກໃສ່ ແລ້ວກໍເອົາໄຟຟ້າແຮງສູງຊັອດອີກຈົນລາວສະຫຼົບ ແລ້ວຄົ ນຈີນກໍຫາມລາວອອກໄປນອກ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລີຍວ່າເດັກນ້ອຍຍິງສາວຄົນນັ້ນຢູ່ໃສ ແລະ ເປັນຕາຍຮ້າຍດີແນວໃດນັ້ນ ມາຮອດວັນທີ 2 ເດືອນສິງຫາ 2023 ຈຶ່ງຮູ້ວ່າລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຖືກຂາຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອ ນໃໝ່ ດັ່ງຜູ້ເປັນແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຍິງສາວຜູ້ເຄາະຮ້າຍນີ້

ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຍິງສາວຄົນນີ້ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຕາມທີ່ໄດ້ເຫັນຮູບລູກສາວ ຕາມແຂ່ງຂາ ແລະ ຕົນໂຕ ແມ່ນຖືກຕີ ຖືກໄຟຊັອດ ຊ້ຳດຳຈົນເປັນສີມ່ວງ ແລະ ລູກສາວກໍໄດ້ບອກອາການໃຫ້ຮູ້ນຳວ່າ ລາວຍັງເຈັບຢູ່ ເຈັບຢູ່ ນັ່ງເຫິງກໍນັ່ງບໍ່ໄດ້ ນອນເຫິງກໍນອນບໍ່ໄດ້ ວ່າເຈັບກາງຫຼັງເພິ່ນນີ້ຫັ້ນ ເປັນໝົດນະ ກາງຫຼັງຫັ້ນເປັນອັນ ຮອຍເຂົາຟາດເຂົາຕີຫັ້ນ ເປັນໝົດ ບໍ່ ໜ້າຕາບໍ່ເປັນຫຍັງນີ້ລະ ຕົນໂຕຫັ້ນແຫຼະ

ມີແຕ່ວ່າ ອັນ ລູກສາວຫັ້ນວ່າບໍ່ຮູ້ແຕ່ຄວາມເຂົາເວົ້າ ອັນ ຊື່ໆ ກໍບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຊິໃຫ້ລູກຢູ່ນຳເຂົາ ອັນ ໄດ້ດົນສ່ຳໃດກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ເພາະວ່າລູກກໍບໍ່ຮູ້ຄວາມເຂົາ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ຄວາມລູກຫັ້ນນະ ເຮັດວຽກກໍ ເຮັດຕາມ ອັນ ໄປຮູ້ໄປບໍ່ຮູ້ຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງໂທລະສັບນີ້ເພິ່ນກໍຫາກໃຫ້ຫຼິ້ນຢູ່ ແຕ່ເພິ່ນນະ ຫຼິ້ນຕອນເລີກວຽກ ຍາມເຮັດວຽກແລ້ວກໍເອົາໂທລະສັບປະຢູ່ຫ້ອງ ເລີກວຽກມາ ແລະ

ນາງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເຖິງຈະຮູ້ວ່າລູກສາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ໃນທຸກມື້ນີ້ກໍກັງວົນໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າລູກສາວຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ ເພາະລູກສາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ຈຸດເກົ່າແລ້ ວ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດລະລູກເອີຍ ໝົດປັນຍາລະແມ່ນີ້ ດຽວນີ້ຫັ້ນບໍ່ຮູ້ເຮັດ ຄົນຕາຍທັງເປັນ ສົມມຸດວ່າຄັນເພິ່ນໄປຊ່ວຍໄດ້ ກໍຄືຊິໄດ້ແຕ່ລູກຄົນອື່ນນະ ລູກແມ່ນີ້ ແມ່ຄືຊິບໍ່ຫວັງຊິໄດ້ມາລະ ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ຮູ້ຈຸດຢູ່ ເຮັດຈັ່ງ ໃດໄປຊ່ວຍໄດ້
ໃນຂະນະດຽວກັນ ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຊາຍຄົນທີໜຶ່ງ ທີ່ລູກຊາຍຖືກກໍ່ຮ້າຍ ແລະ ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ພະມ້າ ກໍຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍລາວທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ທີ່ນັ້ ນ ໃຫ້ໄດ້ອອກມາໂດຍໄວ ຍ້ອນພວກເຂົາຖືກທາລຸນຢ່າງໜັກ ຖ້າຫາກຫາເງິນໃຫ້ຄົນຈີນບໍ່ໄດ້ ຄັນເຂົາຢູ່ຫັ້ນ ເຂົາກໍຖືກທໍລະມານ ລັດຖະບານລາວນີ້ຊິຊ່ອຍໄດ້

ຄັນຊ່ອຍກໍເປັນຕາຊ່ອຍແລ້ວ ເປັນເຂົ້າເກືອບປີແລ້ວນະ ພໍ່ແມ່ແລ່ນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າສອງສາມເດືອນນະ ກໍພໍ່ແມ່ຮັກເບື້ອງລັດເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນເນາະ ນີ້ແລ່ນມາກໍເກືອບປີແລ້ວ ຄັນສົມມຸດວ່າເດັກນ້ອຍຫັ້ນເຮັດຜິດ ກໍສົ່ງຄົນອື່ນຊະນີ້ ພວກພໍ່ແມ່ໄປຖ້າທາງໃດ ລູກກໍບໍ່ຮູ້ສົ່ງຂ່າວມາແບບນີ້ ແນວຄືເປັນນີ້ນະ

ຈະເຮັດແນວໃດ ຈະເຂົ້າຫາອັນ ອັນໃດຈັ່ງຊິໄດ້ ກໍຄືອັນ ເຮົາອັນແລ່ນທາງລາວເດ້ ກໍລາວກໍມີແຕ່ວ່າໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ລະເຮົາຈະເຮັດວິທີໃດ ຈະເຂົ້າຫາອັນຊົນຊາດອັນໃດຈັ່ງຊິໄດ້ ຫາຈີນນາ ຫາໄທຍາ ແລະ ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຊາຍຄົນທີສາມ ກໍເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອພວກລູກເຕົ້າທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໂຮງກາຊີໂນຂອງຈີນໃນພະມ້ານັ້ນວ່າ ຢາກໃຫ້ອັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເຮົານີ້ຂຽນໜັງສືໄປຂໍຮ້ອງທາງ ສະຖານທູດຈີນ ທາງສະຖານທູດໄທຊ່ວຍເຫຼືອນະເນາະ ຢາກໃຫ້ອັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເຮົາເຮັດແນວນີ້ຊະນາ ແລ້ວຄືວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ບໍ ຫຼືວ່າເງິນບໍ່ເຖິງບໍ ແລ້ວກໍເກັບເງິນກັນໄປ ແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງອັນ ຕຳຫຼວດທາງນັ້ນເຮັດ ເອກະສານໄປຂໍຮ້ອງທຸກ ໄປຂໍທາງລັດຖະບານຈີນ ຕຳຫຼວດຈີນ ຕຳຫຼວດພະມ້າ ຕຳຫຼວດໄທ ຕຳຫຼວດສາກົນໝົດນະ ແບບນີ້ຈັ່ງຊິໄດ້ເດ້ ເຂົາວ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກ ນ້ອຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈະມາຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການຕ່າງປະເທດຕື່ມນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງ ກໍໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ ຄັນວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍຊິ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຢູ່ລາວ ກະມີແຕ່ບັນດາສະຖານທູດຫັ້ນແຫຼະ ຄັນຖ້າໄປແຈ້ງນຳເຂົາ ເຂົາກະຊິມາແຈ້ງເບື້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮົາຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ຄັນວ່າສາມາດມາແຈ້ງກະໄດ້ ເພາະວ່າລາວກັ ບຈີນກະມີການເຊັນຮ່ວມມືການຊ່ອຍເຫຼືອ ເພາະວ່າແບບຊີ້ເນາະ ຄືລະຫວ່າງລາວກັບພະມ້ານີ້ຍັງບໍ່ມີການເຊັນ MOU ເລື່ອງການຊ່ອຍເຫຼືອວຽກງານຄ້າມະນຸດ ຍັງບໍ່ມີເທື່ອເນາະ ແຕ່ວ່າການຮ່ວມມືດ້ານອື່ນມັ ນກະມີຢູ່ຫັ້ນນາ ຢູ່ໃນປະເທດອາຊຽນທຸກປະເທດມັນມີແລ້ວ ແຕ່ວ່າລາວພະມ້າບໍ່ມີ ແບບຊີ້ເນາະ ມັນກະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າທຸກປະເທດມັນຈະມີເດ້ ຄືລາວໄທ ລາວຈີນ ລາວມາເລເ ນາະ ລາວຫວຽດ ລາວກຳປູເຈຍ ມີເໝິດໂຕນີ້ MOU ໂຕນີ້ກ່ຽວກັບວຽກຄ້າມະນຸດນີ້ນາ ແຕ່ລາວພະມ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນເທື່ອ ແຕ່ວ່າເຂົາກໍໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອນຳລາວແລ້ວ ເພາະວ່າມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ວ່າພວກຈີນເຂົ າຕົວະຄົນພະມ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວນີ້ນາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເຮົາກໍໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອແລ້ວ ແລະ ຜ່ານມາກະໄດ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວ ຊິໃຫ້ມີໂຕນີ້ຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາກະໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ເຂົາກະຊິຊ່ອຍເຫຼືອຫັ້ນນັ້ນເນ າະ ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເຖິງແນວໃດກໍຢາກໃຫ້ພວກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງອົດໃຈລໍຖ້າ ເພາະທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວກໍພະຍາຍາມຊ່ອຍເຫຼືອຢູ່ ແລະ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ກັບທາງການພະມ້າແລ້ວ ສ່ວນວ່າກ ານດຳເນີນງານຊ່ອຍເຫຼືອຈະຊ້າ ຫຼື ໄວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບທາງການພະມ້າ ເພາະເພິ່ນເປັນຜູ້ດຳເນີນງານ ແລະ ອີກຢ່າງສະຖານທີ່ທີ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນກໍເປັນບ່ອນທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຂອງລັດກະຫຼ່ຽງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພະມ້າເຂົ້າໄປໄດ້ຍາກ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເດັກນ້ອຍຈາກຫຼາຍແຂວງຂອງລາວປະມານ 34 ຄົນ ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໂຮງກາຊິໂນຂອງຈີນ ບ້ານຊ່ອງແຄບ ເມືອງມຽວະດີ ລັດກະຢິນ ປະເທດພະມ້າ ຍັງຄອງຖ້າການ ຊ່ອຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 28 ຄົນ ແຕ່ 1 ຄົນໃນນີ້ແມ່ນຖືກຂາຍຕໍ່ໄປບ່ອນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າ ມະນຸດ ຍ້ອນການຖືກຄົນຊັກຊວນໄປວ່າມີວຽກເຮັດແບບສະບາຍ ໄດ້ເງິນດີ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວກັບຖືກຂາຍຕໍ່ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼອກລວງເອົາເງິນຄົນອື່ນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຖ້າເຮັດວຽກຫາເງິ ນໃຫ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ເຂົາຕັ້ງໄວ້ ກໍຖືກລົງໂທດ ດ້ວຍການທຸບຕີ ທໍລະມານ ຖືກເອົາໄຟຟ້າຊອດຕ່າງໆນານາ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບ ກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 15,210 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເ ວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 15,195 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງ ມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ